ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ທ່ານນາງ Sally Sitou ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນເຂດ Reid ໃນປີນີ້ ທ່ານນາງ Sitou ເປັນແມ່ຍິງລາວເຊື້ອສາຍຈີນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃນລະດັບ Federal ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວໄດ້ມີໂອກ າດສົນທະນາກັບ Sally Sitou MP ທີ່ຫ້ອງການຂອງນາງໃນ Burwood ມື້ນັ້ນ ແມ່ຂອງທ່ານນາງ Sally Sitou ຍານາງ ເພັດ Sitou ກໍໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງການດ້ວຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບທັງສອງຝ່າຍ ນີ້ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຂອງກາ ນສົນທະນາ ຄອບຄົວ Sitou ມາຮອດອົດສະຕຣາລີຈາກແຂວງຈຳປາສັກໃນເດືອນມິຖຸນາ 1978 ຄອບຄົວໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 6 ເດືອນຢູ່ສູນອົບພະຍົບອຸບົນ ຢູ່ປະເທດໄທ ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານນາງ Sitou ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດເທື່ ອ ຈຶ່ງມີແຕ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ອ້າຍເທົ່ານັ້ນ ຕອນມາຮອດອອສເຕຣເລຍນັ້ນ ຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ສູນຕ້ອນຮັບອົບພະຍົບ Cabramatta Hostel ປະມານ 3 ເດືອນ ກ່ອນຈະຍ້າຍອອກໄປ ຕອນພໍ່ມີວຽກເຮັດກັບ Borg Warner 3 ເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ກໍໄດ້ໄປເ ຮັດວຽກຢູ່ກັບ Cyclops Toys Sally Sitou ໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ Canley Vale ແລ້ວໄປຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນຄັດເລືອກທີ່ Sefton ຈົນຮອດປີ 12 ເຕີບໃຫຍ່ໃນອອສເຕຣເລຍ Sally Sitou ຮູ້ສຶກສະເໝີວ່າຕົນເອງເປັນຄົນອອສເຕຣເລຍ ຈົນກວ່າຕອ ນທີ່ນາງມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 14 ປີ ທ່ານນາງ Pauline Hanson ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນສະພາໃນທາງລົບກ່ຽວກັບຊາວເອຊຽນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານໃນຕອນນັ້ນຢຸດການຮັບເອົາຄົນ ເອເຊຍເຂົ້າມາໃນປະເທດ I think it wasn't until um, Pauline Hanson stood up and started talking about uh, Asian immigrants coming here and living in ghettos and wanting to stop migration from Asian countries that I really understood that there were some people in our community that did not want us here. Um, that was a real, I think, awakening for me.
ຄຳປາໄສນັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ທ່ານນາງ Sally Sitou ທ່ານນາງຮູ້ສຶກວ່າບາງພາກສ່ວນໃນຊຸມຊົນບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນແບບນາງຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ໃນຄຳເວົ້າຂອງນາງເອງທີ່ວ່າ ນັ້ນແມ່ນການຕື່ນຕົວ ກ ານຕື່ນຕົວນັ້ນເຮັດໃຫ້ Sally Sitou ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະມີຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ພຽງແຕ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ລາວເຫັນວ່າ ຂ້ອຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຂ້ອຍກໍເປັນຄົນອອສເຕຣເລຍຄືກັນກັບເຈົ້າ

ທ່ານນາງ Sally Sitou ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼາຍຈາກຄູສອນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງນາງທີ່ໄດ້ນຳພານາງໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ ນາງຮູ້ສຶກອອສເຕຣເລຍມີບຸນຄຸນຕໍ່ນາງ ແລະ ຄອບ ຄົວຫຼາຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ບ່ອນຫຼົບໄພແກ່ນາງ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ຈະຕອບແທນແກ່ສັງຄົມ ນາງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄະຕິຂອງພັກ Labor ທີ່ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ ມີໂອກາດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ພ້ອມຈະເຮັດວຽ ກຢ່າງໜັກເພື່ອໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເຖິງວ່າທ່ານນາງ Sitou ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອາຊີບຂອງນາງ ແຕ່ນາງກໍຍັງພົບວ່າໃນດ້ານການເມືອງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າ ນາງເຂົ້ າໄປໃນວົງການການເມືອງກໍເພື່ອຈະຕອບແທນແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີ ປັບປຸງລະບົບສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນກໍແມ່ນການສ້າ ງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເລື່ອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນການທຳໜ້າທີ່ສອງຢ່າງ ລະຫວ່າງຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ຊີວິດການເມືອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ທ່ານ ນາງແຊນລີ ຊິຕູ ຄິດວ່າຕົນເອງໂຊກດີທີ່ໄດ້ມີພໍ່ແມ່ທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຍັງມີອ້າຍຂອງນາງ ທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດູແລຄອບຄົວຂອງນາງ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວທັງໝົດໄດ້ຊ່ອຍກັນ ເຖິງວ່າຢູ່ເຮືອນຈະໃຊ້ແຕ່ພ າສາຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແຕ່ທ່ານນາງແຊນລີ ຊິຕູ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຂອງລາວຮັກສາພາສາເຫຼົ່ານັ້ນ ຮວມທັງວັດທະນະທຳຈີນ ແລະ ລາວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຫາກມີໂອກາດ ທ່ານນາງກໍ ຢາກຈະພາພວກເຂົາໄປພົບກັບຍາດພີ່ນ້ອງທັງໃນລາວ ແລະ ຈີນ ກ່ອນການສຳພາດຈະສິ້ນສຸດລົງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມທ່ານນາງແຊນລີ ຊິຕູ ວ່າມີຄຳເວົ້າອັນໃດແດ່ທີ່ຈະຝາກໄປເຖິງເດັກນ້ອຍຊາວລາວທີ່ເ ກີດຢູ່ອົດສະຕຣາລີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ເພື່ອຈະໃຫ້ເກີດແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ Now, anything you like to say to young girls in similar situation as you? Uh, I think, um, I would say to them is that um, you should never uh, knock back an opportunity um, one that might seem difficult and challenging and almost impossible at first but you should see you should seize all opportunities that come your way and sometimes the the road that looks hardest the mountain the mountain that seems the the highest to climb is the most rewarding as well ແຊນລີ ຊິຕູ ກ່າວວ່າ ຖ້າໂອກາດມາຮອດແລ້ວ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນຫຼຸດມືໄປ ໂອກາດອາດຈ ະສ້າງຄວາມລຳບາກ ແລະ ອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ຮີບກຳໂອກາດນັ້ນເອົາໄວ້ ແລະ ບາງທີຫົນທາງທີ່ຍາກລຳບາກ ຫຼື ພູເຂົາທີ່ປີນຂ້າມຍາກ ແມ່ນລາງວັນອັນຫອມຫວານເມື່ອເຮົາເຮັດສຳເລັດ Thank you very much for your time today.
Thank you.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຈົບລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດຂອງທ່ານນາງແຊນລີ ຊິຕູ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລັດຖະບານກາງ